ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ຫຼັກບຸນ ເລຂາທິການໃນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໃນເອເຊຍ ພາກັນຫຼົບໜີການຈັ ບກຸມໄປຫຼົບຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນລາວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍການແຝງຕົວເອງເປັນນັກທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມຈັບກຸມໄດ້ຢ່າງທໍ່ທັນ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບ ການຮ່ ວມມືຈາກທາງການລາວໃນທຸກດ້ານເທົ່ານັ້ນ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຊາວມາເລເຊຍໄດ້ໃນລາວ ແລະ ໄດ້ສົ່ງມອບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໃຫ້ກັບທາງການໄທ ເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກອນ 2024 ນັ້ນ ກໍພົບວ່າຕຳຫຼວດລາວ-ໄທໄດ້ມີການປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍທາງການໄທໄດ້ມອບເງິນລາງວັນ 1 ລ້ານບາດໃຫ້ກັບທາງການລາວດ້ວຍ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນອີກ ເ ພາະຍັງມີນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນລາວ ດັ່ງທີ່ພົນຕຳຫຼວດໂທ ພານຸລັດ ຢືນຢັນວ່າ ຂະນະນີ້ບັນຫາຄືວ່າ ພໍ່ຄ້າຢາສ່ວນໃຫຍ່ຈະ ຂະນະນີ້ບັນຫາກໍຄືວ່າ ພໍ່ຄ້າຢາສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ຖາ ນທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມາໃຊ້ທີ່ເມືອງໄທ ເຂົາໃຊ້ຄົນໄທຫັ້ນເປັນແຮງງານ ຄົນໄທນັ້ນຢູ່ແຖວ 3 ແຖວ 4 ໝົດເລີຍ ເບີໜຶ່ງນັ້ນເປັນຄົນໄປຢູ່ພະມ້າ ໄປຢູ່ລາວໝົດ ເຂົາໃຊ້ລາວເປັນເບສໃນການສັ່ງກາ ນ ເພາະສະນັ້ນ ໂອກາດໃນການຈັບກຸມນັ້ນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມື ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດຮອບຄອບນັ້ນ ກໍຈະໄປເຖິງຕົວໃຫຍ່ຍາກ ເພາະສະນັ້ນ ກໍຄົງຂໍຄວາມຮ່ວມມືວ່າ ເຮົາມີໝາຍຈັບເຂົາ ມັນຈະສາມາດດຳເ ນີນການອີ່ຫຍັງໄດ້ແດ່ ສ່ວນພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າ ຕຳຫຼວດລາວບໍ່ສາມາດຕິດຕາມຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບ ຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ເລີຍ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ເພື່ອຕິດຕາມຈັບກຸມໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍການທີ່ການຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຂະບວນການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ລວມທັງຍັງມີເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລ້ຳໜ້າກວ່າຂອງຕຳຫຼວດລາວດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນ ການຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງທໍ່ທັ ນ ທັງຍັງຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ ເມື່ອປາກົດວ່າບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຈາກລາວໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂດຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບລາວໃນທຸກທິດທຸກທາງ ສ່ວນຊັບສິນຕ່າງໆ ທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກຜູ້ຕ້ອງ ຫານັ້ນ ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍຕໍ່ການປະຕິບັດມາດຕະການປາບປາມ ຍ້ອນວ່າການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃນສານຂັ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ດຳເນີນໄປ ຢ່າງຊັກຊ້າຫຼາຍ ຈຶ່ງເກີດມີການສູນຫາຍໄປຈຳນວນຫຼາຍເຊັ່ ນກັນ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ໆ ທີ່ເຮົາຈັບນີ້ ວັດຖຸຂອງກາງຕ່າງໆນີ້ມີຫຼາຍ ເປັນດິນ ເປັນດອນ ເປັນເຮືອນ ເປັນໂຮງແຮມ ເປັນບ້ານພັກຕ່າງໆນີ້ ກໍຫຼັງຈາກສານຕັດສິນຢ່າງເດັ ດຂາດແລ້ວ ວັດຖຸສິ່ງຂອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕ້ອງຍຶດເປັນຂອງລັດ ອັນນີ້ສານຕັດສິນແລ້ວກໍຕ້ອງແມ່ນມອບໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳໄປຂຶ້ນບັນຊີ ລາຍງານໃຫ້ກະຊວງການເງິນພາກັນຂາຍ ມາດຽວນີ້ກະຍັງບໍ່ຂາຍ ຊ້ຳຊິໄ ດ້ຂາຍ ມາດຽວນີ້ລົດລາງ ອັນເພເບີດແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮືອນຊານດິນດອນຕອນຫຍ້ານີ້ ປະໄວ້ດົນແມ່ນວ່າປ່ຽນຊື່ຄົນເລີຍນະ ພຸ້ນຖ່າຍມາກະຊວງຊັບກະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໃໝ່ ແລ້ວກະວ່າອັນນີ້ເປັນດິນຖືກຕ້ອງ ຍ້ ອນຊັກຊ້າຫຼາຍ ພົນເອກ ວິໄລ ຍອມຮັບດ້ວຍວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງພາຍໃນປີ 2023 ນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ຕ້ອງເລື່ອນເປົ້າໝາຍອອກໄປເປັນພາຍໃນປີ 2025 ເຖິງແມ່ນວ່າທາງການລາວ ຈະສາມາດຈັບນັກຄ້າຢາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງມີການຜະລິດ ແລະ ລັກລອບຄ້າຢາເພີ່ ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນ ທັງນີ້ໂດຍທາງການຕຳຫຼວດຈີນ ພະມ້າ ລາວ ໄທ ໄດ້ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນໂດຍທາງເຮືອໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງສີ່ປະເທດມາແລ້ວ 135 ຄັ້ງ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2023 ກໍເຮັດໃຫ້ທາງການຕຳຫຼວດໄທຈັບນັກ ຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ແລະ ຍຶດຊັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ກວ່າ 20,000 ລ້ານບາດ ສ່ວນຕຳຫຼວດພະມ້າໄດ້ເຜົາທຳລາຍຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ຫຼາ ຍກວ່າ 450 ຕັນ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດລາວສາມາດສະກັດຈັບການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 1843 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 15,966 ຄົນ ຍຶດຢາບ້າ 32,111 ກິໂລກຣາມ ສານເຄມີກວ່າ 260 ຕັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພ ນເງິນ ວີໂອເອ